ຈີນ ຫວຽດນາມ ລາວ ກຳປູເຈຍ ມຽນມາ ແລະ ໄທ ເປັນປະເທດຕົ້ນນ້ຳ ເຊິ່ງໃກ້ຊິດແຫຼ່ງຜະລິດຢາເສບຕິດ ຄືສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຊຶ່ງໃນຂໍ້ມູນບ່ອນນີ້ ສຳນັກງານວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳແຫ່ງຊາດ ສະຫ ະປະຊາຊາດບອກວ່າ ປີໜຶ່ງຢາເສບຕິດທີ່ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ມີມູນຄ່າເຖິງ 70,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນເງິນໄທ 2 ລ້ານລ້ານກວ່າບາດ ບ່ອນນີ້ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຼານຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມ ທ່ ານ ສົມສັກ ເທບສຸທິນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງໄທ ຖະແຫຼງວ່າ ການປາບປາມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽ ດນາມນັ້ນ ສາມາດຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດປາບປາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບການຄ້າຢາເສບຕິດເບົາບາງລົງໄດ້ເລີຍ ຕົງກັນຂ້າມ ກັບປາກົດວ່າມີການຜະລິ ດຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອສ໌ນັ້ນ ກໍຄືຢາເສບຕິດທີ່ມີການຜະລິດຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ລະຫວ່າງພະມ້າ ລາວ ໄທ ຊຶ່ງອົງການຄວບຄຸມອາຊະຍາກຳ ແລະ ຢາ ເສບຕິດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNODC ປະເມີນວ່າ ຢາເສບຕິດທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຄິດເປັນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 70,000 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສົມສັກ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຈີນ ຫວຽດນາມ ລາ ວ ກຳພູຊາ ພະມ້າ ແລະ ໄທ ເປັນປະເທດຕົ້ນນ້ຳ ຊຶ່ງໃກ້ຊິດແຫຼ່ງ ຈີນ ຫວຽດນາມ ລາວ ກຳປູເຈຍ ມຽນມາ ແລະ ໄທ ເປັນປະເທດຕົ້ນນ້ຳ ເຊິ່ງໃກ້ຊິດແຫຼ່ງຜະລິດຢາເສບຕິດ ຄືສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຊຶ່ງໃນຂໍ້ມູນບ່ອນນີ້ ສຳນັ ກງານວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳແຫ່ງຊາດ ສະຫະປະຊາຊາດບອກວ່າ ປີໜຶ່ງຢາເສບຕິດທີ່ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ມີມູນຄ່າເຖິງ 70,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນເງິນໄທ 2 ລ້ານລ້ານກວ່າບາດ ບ່ອນນີ້ເປັນເລື່ ອງໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຼານຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມ ທັງນີ້ປະເທດລາວໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳໄປຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງ ເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ວນຢາເສບຕິດທີ່ຢຶດໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜ່ານລ າວໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍຄືຂະບວນການຂ້າມຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງໃນລາວ ແລະ ໃນປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍຈາກການຮ່ວມລາດຕະເວນໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າງ ທາງການຕຳຫຼວດຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດຈັບກຸມການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍລະນີ ຄວບຄຸມຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 8,043 ຄົນ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດປະເພດຕ່າງໆໄດ້ລວມກັ ນກວ່າ 35 ຕັນ ສ່ວນພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍຫຼ້າມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ນັກຄ້າຢາເສບຕິດ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັ ບກຸມຕົວໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ຈຳນວນ 2,299 ຄົນ ໃນນີ້ລວມເຖິງ 1,996 ຄົນ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ກັບ 196 ຄົນ ທີ່ພົ້ນໂທດໄປແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງສືບຕໍ່ການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ເຈັດຄົນທີ່ຫຼົບໜີຈ າກສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ ທັງຍັງໄດ້ມີການອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາເພີ່ມຂຶ້ນອີກເຖິງ 100 ຄົນ ທີ່ເປັນຜົນຈາກການສືບສວນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ພົບດ້ວຍວ່າ ຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ໄດ້ນຳໃຊ້ 13 ພື້ນ ທີ່ໃນລາວ ສຳລັບການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີ ຢູ່ຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທັງນີ້ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເດືອນກັນຍາ ຫາ ທັນວາ ປີ 2021 ຖືເປັນໄລຍະທີ່ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ຍຶດ ຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍຄືສາມາດມ້າງທຳລາຍເຄືອຂ່າຍການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 2,884 ຄັ້ງ ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 3,989 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວຫວຽດນາມ ຈີນ ແລະ ໄທ ເກືອບ 100 ຄົນ ທັງຍັງຍຶດຢາບ້າໄດ້ຫຼ າຍກວ່າ 125 ລ້ານເມັດ ຢາໄອສ໌ ຫຼາຍກວ່າ 2,521 ກິໂລກຣາມ ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດເກີນກວ່າ 35 ຕັນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝຫຼາຍໝື່ນລາຍການ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປີດເຜີຍວ່າ ການຈັບກຸມ ແລະ ຍຶດຂອງກາງເປັນຢາບ້າໄດ້ກວ່າ 77 ລ້ານເມັດ ຢາໄອສ໌ກວ່າ 1,537 ກິໂລກຣາມ ສານເຄມີກວ່າ 220 ກິໂລກຣາມ ແລະ ອຸປະກອນຜະລິດຢາເສບຕິດ ຍານພາຫະນະ ແລະ ອຸປ ະກອນສື່ສານທັນສະໄໝຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ເປັນການຈັບກຸມ ແລະ ຍຶດຂອງກາງຈາກແກ້ງຄ້າຢາເສບຕິດລາຍດຽວ ໃນທ້າຍປີ 2021 ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການຄ້າຢາເສບຕິດຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວກັບປະເທດເພື່ ອນບ້ານ ໄດ້ຍົກລະດັບເປັນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ